دفعا هڪڙائي آئي نقل چئبو آهي ان کي جا روايت هجي ان کي بيان ڪجي الله جي طرفان آيت آئي ان کي بيان ڪيس اهو منقول ٿيو نقل ٿيو ڪنهن ڏينهن هاڻي عقلي دليل ٿا اچن هيٺ اها ڳالهه جيڪا نقل سان ثابت ٿيل آهي اهڙي نه آهي جو عقل سان معلوم نه ٿئي عقل سان به معلوم آهي دليل شيء جي ثبوت لاء ٻه هوندا آهن برهان عقلي، برهان نقلي، نقلي برهان الله تعاليٰ بيان فرمايو آهي پوء ان جي پٺيان عقلي دليل بيان ٿو ڪري خلق السماوات والارض الله تعاليٰ آسمان کي پيدا ڪيو زمين کي پيدا ڪيو تعاليٰ عما يشرڪون جيڪي توهان شريڪ ٿا ٻڌايو انهن کان ته رب تعاليٰ گهڻو مٿي آهي ڪنهن کي ٿا شريڪ بڻايو خدا سان

جو انڪار ڪري بلڪل غلط ڳالهه آهي پيدا ڪي انسان کي پاڻي جي ڦڙي کان پوء اوچتو اهو ٿئي ٿو جهڳڙالو پڌرو اٿي الله تعاليٰ سان ٿو جهڳڙو ڪري رب تعاليٰ فرمايو ته جيڪڏهن دنيا جي اندر گهڻا الٰه هجن ها لعلا بعضهم عليٰ بعض جيڪر ڪيترا هڪ ٻئي تي سرڪشي ڪن ها اذا لذهب ڪل الٰهٍ بما خلق ولعلا بعضهم عليٰ بعض هر هڪڙو پنهنجي مخلوق کي ٻاهر پري ڪري ڌڻ ڪري جدا ٿي بيهي ها. جهڙي طرح ٻڪرار، ريڍار، پنهنجا ڌڻ جدا ڪري لٺ اڳيئون ڪري بيهي رهندا آهن. چوندا آهن ته هيء منهنجي ملڪيت آهي. جيڪڏهن ائين گهڻا خدا هجن ها ته هر هڪڙو پنهنجو ڌڻ ڌار ڪري انهن جي مٿان نظام رکي بيهي ها. پوء ڏيکاريو اهي ڪهڙا آهن. لو ڪان فيهما آلهة الا الله الله کان سواء جيڪڏهن گهڻا خدا هجن ها لفسدتا، جيڪر ڪائنات فاسد ٿي وڃي ها. هڪڙو چوي ته مان سج اڀاريان، ٻيو چوي ته اڄ نه اڀرندو، هڪڙو چوي هاڻي اڀاريان، ٻيو چوي ٿوري دير سان اڀرندو. سج جي اڀارڻ ۾ ئي اتفاق ڪونه ٿئي ها، فرض ڪيو اختلاف هو، پر جي اختلاف نه آهي اتفاق آهي، ٻئي گڏجي ٿا اڀارن، ٻئي گڏجي ٿا لاهن، جهڳڙو آهي ئي ڪونه ڪو، ته پوء هڪڙي سان اهو ڪم ٿئي ٿو ڪين نه؟ جيڪڏهن هڪڙي سان ڪم ٿئي ٿو ته ٻيو ته بيڪار چئبو. الله ۽ بيڪار ناممڪن آ ڳالهيون هاليون تنهن ڪري خدا هڪڙو ٿي اختلاف واري صورت ۾ فساد ٿي پيو آ ڪائنات ۾ ۽ اتفاق واري صورت ۾ بيڪار بڻجي پيو آ هڪڙو ٻئي جي تعاون کان سواء ڪم ٿئي ٿو ڪين نه جي ٻئي جي تعاون کان سواء ڪم نٿو ٿئي ته ٻئي خدا ڪونهن هڪڙو ٻئي کان مدد ٿو وٺي ڪين ٻئي هڪ ٻئي کان مدد وٺي پوء ڪم ٿا ڪن جيڪڏهن هڪڙو ٻئي کان مدد ٿو وٺي پيو ته جيڪو مدد وٺي ٿو اهو خدا ناهي

اهو هڪڙي سان ٿئي ها يا نه؟ جيڪڏهن هڪڙي سان ٿئي ها ته ٻيو ته بيڪار چئبو. الله تعاليٰ تڏهن قرآن پاڪ ۾ فرمايو ته توهان جو دليل جيڪو عقلي آهي سو ڏسو ڪيڏو مضبوط آهي. خلق السماوات والارض بالحق الله تعالي آسمان کي پيدا ڪيو زمين کي پيدا ڪيو حق سان ۽ سچ سان پورو پورو تعالي عما يشرڪون خدا سان جيڪي توهان شريڪ ٿا بڻايو انهن کان مالڪ مٿي آ علويات هجي يا سفليات هجي آسمان هجن زمينون هجن جبلن جون چوٽيون هجن يا ترا ۽ غار هجن رب تبارڪ وتعالي هر مخلوق کي پنهنجي قدرت سان پاڻ پيدا ڪيو آ

انتهائي دليل آهي، وڏو معجزانه دليل آهي. هاڻي ٿو چئي قال من يحيي العظام وهي رميم ادا ڪير هي اٿاريندو جيڪي پراڻا ٿي ويا اي نبي تون چوين قل يحييها الذي انشاها اول مره جنهن کي پهرين دفعي پيدا ڪيو آهي نوان هڏا پيدا ڪيائين اهو ٻيهر جوڙي اٿاريندو به

ومنافع ۽ ڪيترا نفع ومنها تاڪلون ۽ توهان انهن نفعن منجهان کائو ٿا جانورن جا ڪيترا نفع توهان کي ڪم اچن ٿا اٺ جا بار پري جون سواريون ڳئن جا گوشت انهن جا کير رڍ ٻڪري انهن منجهان ڪيترا نفع کل ۽ پشم ۽ وارن منجهان ڪيترا توهان جا سامان رب تعاليٰ ڪيتريون شيون اهي توهان جي لاء بڻايون آهن، هر قسم جا سامان پيا ٺاهيو، اهي رب جون قدرتون توهان کي نظر ڪونه ٿيون اچن؟ ڪيتري قدر توهان الله تبارڪ وتعاليٰ جي قدرتن ۾ غلطيون ڪندو؟ ومنها تاڪلون، ان جا کائو به ٿا، ولڪم فيها جمال حين تريحون، توهان کي ايترو جڏهن نڪرن ٿا ٻاهر شام جو جڏهن موٽي ٿا اچن گهر ان ۾ ڪيڏو نه توهان جو حسن ۽ عزت آ. مال ولر گهر ۾ لنگهي اچي ڪيتري قدر چارڻ کان بعد پوء توهان جي طبيعت کي راحت ٿو ڏي. وحين تسرحون جنهن وقت ۾ توهان ڇوڙيو ٿا هنن کي ٻاهر چرڻ تي پوء ان وقت ۾ ڪيتري قدر توهان کي اهو پسند ٿو اچي. تسريح تريحون مان معنيٰ موٽائي ٿا اچو ان کي شام جي وقت رواح جي وقت گهر تريحون ۽ تسرهون. معنيٰ توهان انهن کي صبح جي وقت ۾ ڇڏا ڇڏيو ٿا ته وڃي چراگاهن ۾ چرن. ڏسو توهان جي لاء ڪيڏي زينت آهي، ڪيڏي عزت آهي. ڪيترو رب تعاليٰ توهان کي اهو رزق عطا فرمايو آهي، ان منجهان ڪيڏا نفعا ڏنا آهن. انهن نفعن ۾ به ڪو شريڪ آهي الله سان ڪي نه رڳو توهان جي ڪمن ڪارين ۾ خدا اچي منجهي پيو آهي. مينهون، ڍور، ڍڳا، ڏاند، اٺ بلائون، انهن سڀني ۾ به ڪو توهان سان، توهان جي لاء ڪو آهي الله سان ڀائيوار؟ جنهن توهان جو ايڏو ڳهو چاڙهيو آهي، ڪي نه بيماريء ۾ شفا، قرض ۾ لهڻو ۽ ڪيس ۾ نفعو، شادين غمين ۾ معاملات ۾، توهان اٿي الله سان ٻين کي شريڪ بڻايو آهي ۽ اتي پڪار تي پڪار الله کان سواء ٻين کي ڪريو ٿا، ٻڌايو ته اهي مينهون، ڍور، ڍڳا، رزق، ان مينهن جا وار، اٺن جي ملس، اهي گوشت، انهن جا کلون، جن مان جوتا بڻايو ۽ انهن مان ڪيترا ٻيا سامان، گهر جا فرنيچر، ٺاهيو. ته انهي ۾ به خدا سان شريڪ آهي جنهن ڪجهه همت ڪرائي آهي الله سان ڪي نه رڳو منجهو اچي توهان جي بيماري ۽ تپ لاهڻ ۾ آ دوا نفعو نٿي ڪري تنهن وقت ۾ رب تعالي فرمائي ٿو ته ڪهڙو عقل آ توهان ماڻهن جو تحمل اثقالڪم الي بلد لم تڪونوا بالغيه الا بشق الانفس کڻي ٿا هلن اهي جانور توهان جي بوجهن کي الي بلد هڪڙي اهڙي علائقي تائين لم تڪونوا جو توهان نه پهچو ها بالغيه الا بشق الانفس مگر مصي نفس جي مصيبت سان پنهنجي جان کي جوکي ۾ وجهو ها تڏهن هڪڙي ملڪ کان ٻئي ملڪ تي پهچو ها رب تبارڪ وتعاليٰ ڪيڏو توهان کي آسان ڪري گهوڙي تي جو چاڙهي ته نو ميل ڏهه ميل گهڙيء ۾ ڪري وڃي نڪري پئي ٻاهر اهي نو ميل پاڻ جو پنڌ وڃي ها ته ڪهڙو حال ٿئيس ها

ايڏا مشڪلات مان توهان جا حل ڪيا آهن ڪي نه رڳو توهان جي مٿي جي سور ۾ اچي پريشان ٿيو آهيان مان ته اهو ڪيئن لاهيان عقل ڪريو الله کي سڀ آهي ان ربڪم لرؤف رحيم بيشڪ توهان جو رب رؤف رحيم آهي هي جيڪي رڪوع اچن ٿا پنج ستر آيتن تائين رب تبارڪ وتعاليٰ فرمايو آهي ته الله جو عذاب اچي ويو ٿو جي نه سمجهندؤ. هي ٻڌو اسان جون ڳالهيون، جي هنن ۾ توهان جو ايمان تازو ٿي ويو ته فبها، نه ته اهو شرڪ ۽ ڪفر جي اهڙي سزا ايندي جو پوء ياد ڪندؤ پاڻ اتيٰ امر الله فلا تستعجلوه خدا جو عذاب اچي ويو آهي تڪڙ نه ڪيو. جي ٻڌو ڳالهيون. هي پنج رڪوع خدا هن وعظ ۾ رڳو بيان فرمايا آهن، ستر آيت تائين.

اهي خچر، گڏهه، اهي توهان جي سواريء لاء، توهان جي زينت لاء ڪيا. انهن کي سواري زينت جي لاء بڻائين. ٻن شين جي وچ ۾ انهن کي آندائين. ها، ٻن شين کان اڳ ۾ هن کي آندائين. گهوڙو سواريء جي لاء، خچر سواري جي لاء، گڏهه سواري جي لاء. توهان ان تي سواري به ڪريو توهان جي لاء زينت به آهي اهڙيون شيون جو ماڻهو کي سٺيون هون ٿيون وڏو زينت جو سبب آهي سو ان مان سمجه ۾ ٿو اچي ته سواري ۽ زينت نفعو آهي انهن جو ۽ مٿي الله تعاليٰ فرمايو هو ته ڪيترا اهڙا جانور آهن جن جي پشمن منجهون کلن منجهون توهان نفعا به حاصل ڪيو ٿا گرميء جا ۽ انهن کان کاڌو پيتو به کائو ٿا اهي جانور ٻيا اهي جانور ٻيا، جن جي پٺيان حڪم آيو ته توهان انهن کي کائو ٿا، اهي ئي جانور آهن، جن جي پشم ٿي ڪترجي ۽ جن جي گوشت کي ٿو کائجي، جن جي کير کي ٿو پيئجي. تاڪلون جو لفظ انهيء ۾ آهي. وري هتي الله تعاليٰ گهوڙن ۽ گڏهن ۽ خچرن جي لاء فرمائي ٿو، ان جي لاء زينت آهي ۽ سائين سواري آهي. ٻه نفع مٿي، ٻه نفع هيٺ. جيڪي ٻه نفع مٿي ڏنائين، انهن ۾ کائڻ جو بحث هيو، خوب کير کائڻ، گوشت کائڻ ۽ هتي سواري ڪرڻ ۽ زينت ڪرڻ سمجهه ۾ اچي کاڌي جا جانور نه آهن. اتهون علماء ڪرام گهوڙي جي حرمت جو مسئلو ظاهر ڪيو آهي ته گهوڙو حرام آهي. يخلق ما لا تعلمون ۽ ٻيون ڪيتريون مخلوق آهن جيڪي الله تعاليٰ پيدا ڪندو.

گاڏيون، گاڏا، ٻيا سامان، موٽر، هوائي جهاز، علي الله قصد السبيل، الله تائين آهي سڌو رستو، رب ڏي اٿو سڌو رستو، انهن سڀني شين منجهان پنهنجي مالڪ ڏي سڌو رستو وٺو، دنيا جي جهان ۾ ڪو به اهڙو ميدان ڪونهي جتان رب ڏي رستو نه ڦٽي، تنهنڪري کاڌي ۾، پيتي ۾، لٽي ۾، ڪپڙي ۾، حلال ۾، حرام ۾. اٿيء ۾ ويٺيء ۾ جنگ ۾ صلح ۾ الله ڏي رستو ڪر ڪهڙو به اهڙو ميدان ڪونهي جتي پنهنجي رب ڏي رستو نه هجي علي الله قصد السبيل الله تي سڌو رستو ٿو ڦٽي جائر ان منجهان ڪو لڙيل به آهي ڪو لڙيل رستو به آهي هاڻي مطلب اهو وڃي ٿيو صاف ثابت ته توهان کي اسان ڪيتريون ڳالهيون سمجهايون جو توهان اٿي گهمي گهتي سگهو ٿا ۽ پنهنجا سامان وغيره کڻي هڪڙي ملڪ کان ٻئي ملڪ تي وڃي سگهو ٿا اهي سڀ توهان جي هدايت لاء اسان ڳالهيون ٻڌايون آهن ته جيئن توهان پنهنجي رب جي قدرتن کي ڄاڻو جڏهن اها ڳالهه توهان کي سمجه ۾ آئي ته الله جي هيڪڙائي الله جي قدرت الله جو قدر الله جي قوت الله جو حاضر هجڻ

پر توهان به پنهنجي عقل کي تباهه ڪيو هدايت جو رستو توهان جي هٿان نڪري ويو رب تعاليٰ پنهنجي ڳالهه توهان کي پوري ٻڌائي آهي ۽ رب تعاليٰ آزادي ڏني آهي ته جيڪو ڳالهه ٻڌڻ کان بعد رب جي ڳالهه کي مڃي يقين ڪري ان جي مرضي آهي يقين نه ڪري ان جي مرضي آهي

کجيون، اعناب، انگور، من ڪل الثمرات، هر قسم جا ميوا، ان في ذلڪ لآيات لقوم يتفڪرون، انهي ۾ آهن نشانيون انهي قوم جي لاء جيڪي فڪر ڪن ۽ سوچن، سوچي پنهنجي رب تعاليٰ جي طرف متوجه ٿين ته انهي ۾ وڏيون نشانيون آهن توهان جي لاء. سخر لڪم الليل والنهار، ڏينهن فرمانبردار رات توهان جي خدمت ۾ هڪ ٻئي جي پٺيان پيا هلن، ڪو فرق نه اچي، ٻه ڏينهن گڏجي پون يا ٻه راتيون هڪدم اچي وڃن، سج ۽ چنڊ به اهي پنهنجي پنهنجي.

توهان کي اڃا وڌيڪ ڪاڏي توجه آهي ٻي ڪهڙي قدرت توهان کي کپي والنجوم مسخرات بامره ستارا به الله جي حڪم سان سڀ فرمانبردار آهن رب جي آڏو سڀئي توهان جي خدمت ۾ بيٺا آهن مالڪ انهن کي حڪم ڪري ڇڏيو آهي ته توهان هلو گهڙي انهن کي سڪون ۽ آرام ڪونهي توهان جي سڪون ۽ آرام لاء ساري ڪائنات کي پريشان ڪيئين، سج کي لاهي ڦٽي ڪيئين ته رات جو آرام ڪريو، وري رات کي ختم ڪيئين ته ڏينهن جو توهان ڪجهه ڪمائي کائو، اهي سڀ الله جون قدرتون، سج مان ڪيترا نفعا، چنڊ مان ڪيترا نفعا، انهن ۾ ڪير مون سان شريڪ آهي، جيڪو انهن سڀني شين ۾ هٿ وٺايون مون سان گڏجي پيو ٿو ڪم ڪرائي، تڏهن توهان کي ماني جو ٽڪرو ٿو ملي، عقل ڪريو مطلب انسانو! فرمايو ته ان في ذلڪ لآيات لقوم يعقلون. عقلمندن جي لاء انهيء ۾ آيتون قدرت جون، بي عقل کي خبر نه پوندي ان ڳالهه جي، اڃا هو پنهنجي هٺ ڌرميء تي بيٺو هوندو. ما ذرا لڪم في الارض مختلفا الوانه الله فرمائي ٿو، ۽ اهي شيون جيڪي پيدا ڪيئين توهان جي لاء زمين ۾ مختلف رنگ، رنگ به عجيب عجيب قسم جا، جيئن شيون هيٺ، مٿي، پاڻيء ۾، سڪيء ۾، جبلن تي، زمين جي غارن ۾،

روايت ۾ اچي ٿو ته ابي بن خلف جمحي هڏي هڪڙي کڻي آيو نبي سائين جي آڏو اچي جهليائينس اچي ۽ چيائينس يا محمد اتريٰ ان الله يحيي هذا وهو عظم رميم بيشڪ تنهنجو الله هن کي جياريندو

پاڻيء جي ڦڙي منجهان هڏا پيدا ڪيئي. سارو جسم جو نظام ان پاڻي جي ڦڙي مان پيدا ڪيئي. باقي هڏي منجهان جيڪڏهن انسان ٿيو ته پوء ڇا آهي ڪهڙو مشڪل آهي. اهو جواب ڏنو حضور احمد صلي الله عليه وسلم ما ذرا لڪم في الارض مختلفا الوانه زمين ۾ ڪيئي ان جا مختلف رنگ ان في ذلڪ لاية لقوم يذڪرون اهڙي قوم جنهن کي نصيحت آهي انهي ۾، رب تعاليٰ فرمائي ٿو، انهي ۾ نشاني آهي قدرت جي انهن شخصن جي لاء جيڪي الله تبارڪ وتعاليٰ جو لحاظ رکن ۽ انهي کي پنهنجي لاء نشاني ڀلائي جي سمجهن. رب تعاليٰ ته پنهنجي قدرت سان پنهنجو ڪارخانو پيو ٿو هلائي ۽ ڪنهن جي چوڻ يا نه چوڻ سان يا ڪنهن جي اختلاف يا مخالفت سان ته رب تبارڪ وتعاليٰ ڪو نه ڪو پنهنجي نظام کي ڦيرائيندو. يا انهن جي ضد ۾ اچي ۽ ڪي اهڙيون ڳالهيون ڪري ائين ڪونهي بس مڃي ته مڃي پنهنجي لاء نه مڃي ته نه مڃي ڇو ته رب تعاليٰ کي مخلوق آ سا پيدا ڪئي ڪن فيڪون سان ٿيو هاڻي جي جهنم ۾ وڃي هن جي مرضي جنت ۾ وڃي هن جي مرضي هوڏي خدا جو رحم آ هوڏي خدا جو غضب آ ٻئي اهي تجليون آهن خدا جون

سمنڊ اسان جي خدمت ٿو ڪري پيو. ٻيڙي مٿئون رکيس ته سيني تي جهليون تاريندو وتي. وري سائين انهيء ۾ ڄاري اڇليو ته ان جي اندر هلي وڃي مڇلي ڇڪي ٿي وڃي. اها ايتري قدر توهان جي خدمت سمنڊ پيو ٿو ڪري منهنجي حڪم تي ته منهنجي ٻانهن جي خدمت ڪر. جهاز ان تي، ٻيڙيون ان تي، تجارتي مال هڪڙي ملڪ کان ٻئي ملڪ تي. برن ۾ بحرن ۾ رب جو فضل، ايڏي فراخ روزي، ايڏو احسان مالڪ جو اڃا شڪر گذاري ڪانهي؟ لتاڪلوا منه لحما طريا الله فرمانبردار ڪريو مڇيون ٻڇيون گوشت ان منجهون ڪڍي کائو مڇي تازي کي گوشت چئبو آهي تازو گوشت معنيٰ مڇي آ مڇي آهي ئي کائڻ جي تڏهن جڏهن تازي هجي پوء ته ڄڻ سادي ٿي ٿي وڃي تستخرجوا منه حلية ڪڍو توهان زيور موتي ۽ مرجان اهي سڀ تلبسونها انهن کي توهان لباس ۾ ٿا وجهو ۽ اهي پايو ٿا پنهنجي زينت ٿا بڻايو رب تعاليٰ فرمايو ڏسو اهي ڪهڙيون شيون آهن سڀ توهان کي الله تعاليٰ ڏني وتري الفلڪ مواخر ۽ ڏس هن ۾ ڪشتيون جيڪي چيريندڙ آهن فيه هن ۾

گرميء ۾ پاڻي رجي، واهن ۽ نالڙن جي ذريعي اچي ڪنهن وڏي ڍنڍ ڍورن ۾ پون، اتان وري وڏا درياهه ٿي هلن. هي سنڌو درياهه مانسرور ڍنڍ کان نڪري ٿو. هماليه جبل جي پاڙ ۾ هڪڙي وڏي ڍنڍ آهي. سون ڪوهن ۾ ڍنڍ آهي. ان مان پاڻي پيو ٿو اچي هيڏي. رب تعاليٰ فرمائي ٿو، ڏسو منهنجي ڪهڙي قدرت آهي اها!

ما تميد بمعنيٰ اضطرب يضطرب ان تميد بڪم جيئن تڙپي توهان جي لاء، تڙپائي توهان کي، پريشان ڪري توهان کي. اها معنيٰ به ڪا نادر لغت آهي. پوء معنيٰ هيء ٿيندي ته زمين توهان کي تڙپائي پئي. ۽ رب تعاليٰ جبل ان جي مٿان آهي الا تميد بڪم اتي لا ڪريل آهي ڪو پر ظاهر جي خلاف آهي معنيٰ عام طرح وري اها معنيٰ ٿي ڇڏي ڇا ساجن هوء معنيٰ ڪئي آهي.

ته الله تعاليٰ ان تي جبل، پهاڙ، هنيا ڌانئيا ته جيئن واهه، زلزلا وغيره ڏيو ته انهن کي بندش ٿي وڃي. اها الله ٿو ڄاڻي ڇا ٿو مراد ٿئي. وانهارا ۽ ۽ نهرون، سبلا رستا، پاڻيء جا رستا، سڪي جا رستا. ٻيڙو جو کڻي کڻو ته پاڻيء جي درياهه ۾ يڪو هليو اچي، سکر کان ٻيڙا نڪرندا هئا، هڪ جلاڪاڻي لهندا هئا، ڌار هن ۾ هلائيندا هئا يڪا. ۽ رستا سڪل لعلڪم تهتدون ته جيئن توهان هدايت وارا ٿيو. ان رستن جي ذريعي پنڌ اچو ته به هڪڙي ملڪ کان ٻئي ملڪ تي. وعلامات ته انهن ڪيتريون علامتون رب تعاليٰ توهان جي لئه ڪيون. وبالنجم هم يهتدون ستارن سان هدايت آهي آيات ساري آفاقي معنيٰ رب جي قدرت جو آيات هيڪڙائي جا نشان اهي سڀ الله تعاليٰ ڪيا. افمن يخلق ڳالهه ته ٻڌو رب ٿو فرمائي هڪڙو ٿو پيدا ڪري. ۽ ٻيو نٿو پيدا ڪري افمن يخلق ڪمن لا يخلق هڪڙو خالق آ ٻيو ذرو به پيدا نه ڪري هڪ جهڙا آهن ڏيکاريو اڳ ۾ تنهنجو جيڪو ڪو ڪم ٿو ڪري تنهنجي جيڪو مصيبت کي حل ٿو ڪري قرآن جو ذوق اهو آ پڇي ٿو الله اسان کان ته هڪڙو تنهنجو جو خالق آ جيڪو ڪين منجهان به تنهنجي هر حالت کي پورو ڪري، کوٽ کي ڀري ۽ ٻيو هڪڙي ذري مڇر جي ٽنگ به نه ٺاهي. اهي هڪجهڙا آهن. افلا تذڪرون پوء اڃا نصيحت نه ٿا وٺو توهان کي ڇا ٿيو آهي. نصيحت ته وٺڻ گهرجي گهٽ ۾ گهٽ ايترو ته توهان به سمجهو خالق ۽ غير خالق ۾ فرق آ هڪڙي وٽ ڪارخاني ۾ سڀ ڪجهه پيو ٿو ٺهي ٻئي وٽ لوهه جي ڪلي به نه ٺهي هاڻي ان ڪارخاني واري کي ڇڏي ۽ جنهن وٽ لوهه جي ڪلي به نه ٺهي ان کان گهرجي اهڙو ڪارخانو ئي ڪونهي مطلب اهو ٿيو وڃي رب تعاليٰ جو پاڻ ٿو فرمائي پنهنجي قرآن قرآن پاڪ ۾ نعمت الله الله جي نعمتن کي جيڪڏهن توهان ڳڻيندؤ شمار نه ڪري سگهندؤ انسان جي احصاء کان الله جون نعمتون مٿي آهن ڪير به ڳڻي سگهندو خدا جون نعمتون نعمت در نعمت نعمت در نعمت ٻين سڀني نعمتن کي ڇڏي رڳو ساهه کڻڻ جي نعمت وٺو جيڪا اسان سان واسطو رکي اندر جيترو وقت ساهه آهي اوتري حياتي ڊگهي آهي اها پڪي ڳالهه ساهه نڪري ته ماڻهو مري نه جي نه موٽيو ته مري ويو، جي موٽي ويو ته وري حياتي ڊگهي. جيترو وقت ساهه اندر آهي، توهان ساهه ڀري ڇڪي پيٽ ۾ جهلي ويهي رهو ۽ اها يقيني ڳالهه آهي ته ايترو وقت جيئرا آهيو. جيڪڏهن ماڻهو مرندو نه ان ساهه کي ٻاهر ڪڍڻو پوندو. هو نه موٽيو ته مري ويو، جي موٽيو ته وري جيئرو. تنهن جي معنيٰ ته حياتي جو تعلق آهي ساهه جي ڇڪ سان جيسين اندر ۾ آهي. انهيء نعمت کي ماڻهو رڳو ڳڻي. اندر وڃي ته حياتي ڊگهي، ٻاهر نڪري ته روح کي راحت، ڇو ته مونجهه لهي پوندي نه. ٻه نعمتون هڪ ساهه کڻڻ ۾، هڪ هڪ نعمت تي شڪر لازم، ساهه ماڻهو هڪڙو کڻي، هڪڙو اندر ٻيو ٻاهر، اهو هڪ ساهه چئبو آهي. اهو دورو آمد رفت جو. هيء هڪڙي نعمت آهي، تنهن تي ٻه ٻه شڪر، اندر وڃي ڊگهي حياتي، شڪر خدا جو، ٻاهر نڪري روح کي راحت، شڪر.

توبه سان وقت گذاريو، ايمان پنهنجي کي درست رکيو، توبه ۽ ايمان هي ٻه شيون آهن، ان سان ماڻهو جو خاتمه بالخير ٿئي بس، نه ته ڪيتري حماقت آ جو ماڻهو انهي جي برخلاف عقيدو رکي، ڪيڏي گستاخي آ جو پنهنجي ولي نعمت مالڪ جي لاء جيڪي به سڀئي.

سوال پيدا ٿئي ٿو اسان جي حاجتن کي خدا ڪيئن ٿو ڄاڻي؟ فرمائي ٿو ته ظاهري باطني حالات کان حالات کان واقف آهي ڪهڙو شخص ڪهڙي نعمت جو ڪهڙي حد تائين سڀ الله کان مخفي نه آهي. والذين يدعون من دون الله الله فرمائي ٿو ٻانها منهنجا هڪڙا اهڙا آهن جيڪي سڏين ٿا الله کان سواء ٻين کي چون ٿا ته اي فلانا اي بزرگ جيڪڏهن آهن مسلمان ته يا يهودي آهن مذهب وارا ته به پنهنجي بزرگن کي حضرت عيسيٰ عليه السلام کي نصارا موسيٰ عليه السلام کي يهودي پنهنجي بزرگن کي ۽ مسلمان پنهنجي بزرگن کي سڏين. رب فرمائي ٿو، جيڪي سڏين ٿا الله کان سواء ٻين کي. هاڻي من دون الله جي معنيٰ بت ۽ پٿر ڪرڻ. اها ڳالهه تڏهن بحال هجي جڏهن هيء نفي صحيح ٿئي. لا يخلقون شيئا معنيٰ خلق نٿا ڪري سگهن، پيدا نٿا ڪري سگهن شيء کي.

ائين ته مصنوعات به خدا جي مخلوقات آ پر سڌي سنئين نسبت رب جي رب ڏانهن انهن شين ۾ اها ائين آهي رب جي ڏنل عقل ۽ ڏنل همت ۽ ڏنت ڏنل طاقت ۽ اوزارن جي ذريعي بت ٺاهي پٿر ٺاهي مسجد ٺاهي مندر ٺاهي ان جي مرضي آ اهي خالق ته ڪونهن ڪي اهي مصنوعات آهن يا مخلوقات آهن مصنوعات آهن ته به منهنجي مخلوقات جي مخلوقات آهن ته به منهنجي مخلوقات جيڪي به سڏين ٿا الله فرمائي ٿو ته ٻڌو جيڪي اهي وفات ڪري ويا آهن اهڙي عظيم شان نعمتن کان بعد الله تعاليٰ هڪڙي مشرڪن جي بي سمجهي کي ٿو بيان فرمائي جن کي گاهه جي تيلي پيدا ڪرڻ جي مک جي ٽنگ بڻائڻ جي مڇر جي ڇڳل پر کي ڳنڍڻ جي به سگهه ڪانهي ڇو ته اهو ڪارخانو ئي هنن وٽ ڪونهي ڪو اهي بت پٿر هجن يا بزرگ وفات ڪري چڪا هجن جن جي اهي پوڄا ٿا ڪن حضرت عيسيٰ عليه السلام جي پوڄا حضرت عزير عليه السلام جي پوڄا اهڙي طرح ڀلن بزرگن شخصن نيڪن جي پوڄا لات منات عزيٰ اهي بزرگ ها انهن جا بت ٺاهي انهن جي نالي تي انهن پٿرن جي پوڄا اهي سڀ هڪ ڳالهه آهي هاڻي رب فرمائي ٿو ته اهي ته مئل آهن

جن ۾ خالقيت جي ڪا قوت ناهي صلاحيت ناهي اهي وفات ڪيل آهن جيئرا ڪونهن هاڻي هتي اسان هڪڙو مسئلو ٿا رکون موضوع بحث جو ڪري وچ تي هڪڙي قبر ٿا تصور ڪريون اسان جي آهي هڪڙو ماڻهو ڀلو الله وارو جنگ ۾ شهيد ٿيو صالح بزرگ بهادر هيو

اهو ٻيو مقدمو به سچو آهي سي ٽيون مقدمو هي سچ آهي يخلقون هن کي پيدا ڪيو ويو هو الله جو ٻانهو هو هڪ ته الله نه آهي من دون الله آ ۽ ٻيو ته خالق نه هو ڇو ته ڪنهن شيء کي دنيا ۾ پيدا نه ڪيو آهي ٻه ۽ ٽيون ته پاڻ پيدا ڪيل آهي اهي ٽئي وصفون لڳس الله تعاليٰ جو ورت اهڙو جيڪو هتي وفات ڪيو پيو آهي سمهيو قبر ۾ ان سان جو تون ڳالهائين ٿو

مان کي هيء تڪليف آهي ان جي لاء بلو ڪر، مان کي هيء مصيبت آهي ان جي لاء دعا گهر. اڙي بابا هو قبر سان ٿو ڳالهائي بيٺو، چي قرآن چيو ناهي ته اهي جيئرا آهن توهان کي خبر ڪانهي؟ چيائين ادا هائو قرآن ته ائين چيو آهي پر قرآن هيئن به ته چيو آهي ته اهي مئل آهن جيئرا ناهن ڪي پر توهان کي خبر نٿي پئي.

ڪنن جو ٻڌڻ، زبان سان لذت حاصل ڪرڻ کائڻ پيئڻ، گلن، عطرن، خوشبويات کي سنگهڻ اهي نفعا هن انسان جا پنهنجا غذا خوراڪ کائڻ اهي انسان جو جسماني نفع هي سڀ رزق آهي هڪڙو ئي حق آهي ٻيو حق آهي ته انهيء ماڻهوء تي هڪڙي ماڻهو جو قرض آ. انهيء ماڻهوء ڏي هڪڙي ماڻهوء جو منهن آ، حساب آ، ڪنهن ڳالهه جو. انهيء ماڻهوء تي سندس گهر واري جو حق آ. انهيء ماڻهوء جو پيء آهي، جنهن جي خدمت لازم آ انهيء ماڻهوء تي، جيڪو وفات ڪري ويو آهي. پيء جي خدمت هن تي حق آ. ماء جو ادب عزت ان جي خدمت ڪرڻ حق آ. ۽ انهيء ماء کي ڏک ڏيڻو ناهي. اهي به سڀ حق آهن اهڙيء طرح سان ڪنهن ماڻهو جي رقم هن ڏي هزار روپين جو اهو ڏيڻ به حق آهي ننڍڙا ٻار اٿس انهن ٻارن کي پنهنجي ڪڇ تي کڻڻو ۽ انهن کي ڀاڪر پائڻو انهن جي مٿي تي هٿ ڦيرڻو روئن ته پرچائڻ اهي سڀ حق آهن هاڻي ته ٻن قسمن جا ٿيا نه هڪڙا ٻاهريون چوڌاري قطار ڪيون بيٺا آهن حق ٻيا وري اندر جسم جا حق حق ٿيا ٻه هڪڙا جسم جا اندريان حق توهان کي ٻڌايم ٻيا ٻاهران جيڪا هيترا قطار ڪيون بيٺا آهن حق اهي حق به ادا ڪرڻا آهن

ساوا پکي آهن جنت جا، انهن ۾ انهن کي چاڙهي سوار ڪري جنت گهمائي ٿي وڃي، توهان نه ڏسندو توهان کي خبر ئي ڪانهي جيئبو آهي. هڪڙا اهي حق، ٻيا حق ڪهڙا ته پڻس چئي ته ابا مان کي تون نپٽو ڪري وئين، ڇوڪرو چئي ته ابا مان کي ڇورو ڪري وئين، زال چئيس ته مون کي رنڙ ڪري وئين ۽ وري ڀاء ته ڀاتي ملڪيت ڇڏي ويو، اهي چون ته ابا اسان ڀيرا ورهايون ٿا تنهنجي ملڪيت. اهي ٻيا آهن حق هڪڙا پراوا، انهن سڀني حقن جي باري ۾ اهو وفات ڪري ويو آهي. نه پيء کي تسلي ڏيندو ته مان جيئرو آهيان، نه زال تي هٿ رکندو اچي ته تون پرواهه نه ڪر، ٻيو مڙس نه ڪجانء مان آهيان. جيڪڏهن اها مائي شهيد جي گهر واري خدا پناهه ڏي ٻين ٻن سالن کان بعد حمل واري ٿي پوي ۽ چوي ته شهيد منهنجو مڙس هو جيڪو منهنجي ويجهو ٿيو هو ته ان کي شريعت ڪونه مڃندي. ٻئي جو حق اهو شهيد ادا نه ڪري سگهندو. ڪنهن جي رقم پئسا ڏوڪڙ هزار پنج سؤ پنج رپيا هوندس ته اهي ادا نه ڪبا. مطلب ته شهيد پنهنجي حقن ۾ رب تعاليٰ وٽ مرزوق آ، رب تعاليٰ وٽ معزز آ، رب تعاليٰ وٽ محترم آ، ٻين جي حقن ۾ اهو ڪٽجي چڪو آ، تنهن ڪري ان جي ورثي ترڪي مان ملڪيت وٺبي، ان جي پيء کي چئبو بابا انا لله پڙهه، مائي کي چئبو ته بابا تون پنهنجي ٻچن جي خدمت ڪر، ڪجهه وقت کان پوء جي چوندي ته مان اٿان ته گهڻو ٿي ويندم. ٻارن کي چئبو ته بابا تهان جو پيء حج تي ويو آ، مڙئي پرچائڻ جي لاء سچ ڪوڙ. اهڙي نمون مطلب ته اهي حق ادا نه ٿيندا هاڻي هي ماڻهو اچي ٿي هي قبر تي هو ٿو چئي ته سائين سائين مانکي سائين هيترو قرض آ مون مٿان ته هي مصيبت آ مانکي سائين پٽ ڪونه ٿو ٿئي مانکي هي ڳالهه آ مهرباني ڪري هو ٿو چئيس بابا ڇا ٿو ڪرين سائين جيئرو نه گهرانس اڙي بابا قرآن چئي ٿو ته مون لاء نه گهر فيصلو ٿي ويو جيڪڏهن اهو ڪنهن جو قرض لاهڻو ڪنهن کي پٽ ڏيڻو ڪنهن جي مصيبت ٽارڻو جيڪڏهن شهيد جي ذاتي حقن ۾ آ ته پوء پورا ٿيندا جي هن جي حقن ۾ ناهي ته پورا نه ٿيندا فيصلو ٿا

ضرور الله ڄاڻي ٿو جيڪي توهان مخفي ٿا رکو يا ظاهر ٿا ڪيو. انه لا يحب المستڪبرين الله تعاليٰ غرور ڪرڻ وارن سان محبت نٿو رکي انهن کي پسند نه ڪندو آهي. رب تعاليٰ وٽ اهي ڪاوڙ جي هيٺ آيل آهن جيڪي مغرور ٿا ٿين. الله جي هيڪڙائي، رب جي قدرت، رب جو ڪمال، رب جو ڏيڻ، انهن سڀني شين کان رب جو نوال ان کان پاسيرا ۽ الله کان سواء ٻين ۾ اميدون رکن. اذا قيل لهم ماذا انزل ربڪم پوء انهن ماڻهن کي جيڪڏهن چئبو ته توهان جي رب ڇا نازل ڪيو؟ هي ته ٻڌو، الله جي الله تعاليٰ مالڪ توهان جي لاء قرآن موڪليو آهي ۽ اهو ته ٻڌو، قالوا اساطير الاولين چوندا بابا اهي اڳين پراڻن ماڻهن پراڻن قصن جون هڪڙا ٽڪرا ۽ ڪهاڻيون آهن بس ائين اهڙي طرح سان چوندا يا پنهنجو پاڻ ۾ هڪ ٻئي کي مسخري جي طور تي چوندا اچ آيت ٻڌو قرآن جي ڀيا چئي ڇا توهان جي رب نازل ڪيو آهي چئي سائين رب هيء ڳالهه نازل ڪئي آهي ته نه بابا اهي پراڻا قصا اڳين جون ڪهاڻيون ائين چئي ٽاري ڦٽي ڪندا هڪڙي حق کي پري ڪرڻ جي ڪوشش ڪندا ۽ پنهنجي غلطي ۽ گمراهيء ۾ دوام رکندا هميشگي رکندا ليحملوا اوزارهم جيئن کڻن پنهنجا بار ڪاملة پوري جا پورا يوم القيامت قيامت جي ڏينهن ومن اوزار الذين اوزار جمع وزر جي وزر چئبو آهي بار کي ۽ بار انهن شخصن جا يضلونهم جيڪي هنن کي گمراهه ٿا ڪن جن کي هنن گمراهه ڪيو بغير علم جي پاڻ به گمراهه ٻين کي به گمراهه ڪيئون پاڻ گمراهه هجڻ جي ڪري پنهنجا بار مٿئون ٻين کي به گمراهه ڪيئون اهي ويچارا سادا ٻالا ڀولا انهن جا بار به هنن جي مٿئون ڇو ته گمراهه ٿيڻ هڪڙو بار گمراهه ڪرڻ ٻيو بار ٻه گناهه ٿي پيا ۽ هن هو جيڪي گمراهه ٿي ويا انهن تي جدا بار انهن جو بار هي ڪونه کڻندا پر هنن جو ڊبل بار ٿي پيو ٻه ٻورا ٿيا هنن جي مٿان، هڪ ٻورو هن جي مٿان ته ٻه ٻورا هن جي مٿان. الا ساء ما يزرون، خبردار برو آهي جيڪي جو هي بار ٿا کڻن، اهو ڪهڙو بار آهي، خراب بار ٿا کڻن، گمراهي جو بار. سائين قرآن پاڪ جي برخلاف حڪمن جو بار، قرآن جي برخلاف جيڪي حڪم آهن انهن جو بار پنهنجي مٿان پاڻ به گمراهه ٻين کي به گمراهه ڪرڻ جو بار ٿا کڻن حديث پاڪ ۾ اچي ٿو فرمايو رسول الله صلي الله عليه وسلم من دعا الي ضلالة ڪان عليه من الاثم مثل مثل آثام من اتبعه جيڪو ٻين کي سڏي ٿو گمراهي تي ان تي بار پوندو گمراهه ڪرڻ جو جيترا جو ان جي پٺيان گمراهه ٿيا

ان جو مثال اهڙو آهي جيئن هڪڙو ماڻهو آهي جو خوهه ۾ ٿو ڪري ڏٺو ته خوهه ۾ ٿو ڪران هن کي نيت ٿي ته هاڻي مان اڪيلو ٿو ڪران ٻئي کي به سٽ ڏئي کڻي پاڻ سان کڻي ڇڪيس هاڻي هڪ ته پاڻ ٽپو ڏنئي اندر اهو ته ٿيو پاڻ کي مارڻ وري ٻئي کي به سٽيون آيو ٻئي کي به ٻئي مري پيا ته هڪڙو پنهنجو خون جو پاڻ ٽپو ڏنئي ٻيو ٻئي کي خون ٿي ڪيئن کڻي سمجهيو باقي جيڪڏهن انهي جي دل ۾ ٽپي ڏيڻ جي نيت هوندي ته پوء جدا ڳالهه آهي الله ٿو ڄاڻي قد مڪر الذين من قبلهم اڳين به اهڙي قسم جي دغابازي ڪئي هئي فاتي الله بنيانهم الله تعاليٰ انهن جي عمارتن کي پاڙون پٽي هڻي ڇڏيو، ابتو ڪري، من القواعد بنيادن کان، فخر عليهم السقف پوء ڇتيون مٿئون انهن جي پئجي ويون، من فوقهم ڀتيون ائين پاڙن کان اندر ڪري پيون، ڇت وري مٿئون دٻاڙو، اتاهم العذاب عذاب انهن تي آيو، من حيث لا يشعرون ڄاڻن ئي ڪونه پيا، ائين رب تبارڪ وتعاليٰ اهڙي قسم جو عذاب انهن جي مٿان موڪليو جو اهي انهي عذاب ۾ هلاڪ ٿي دٻجي ويا. ثم يوم القيامة يخزيهم قيامت جي ڏينهن الله تعاليٰ رسوا ڪندو انهن کي يقول اين شرڪائي چوندو منهنجا شريڪ ڪاٿي آهن جيڪي الذي الذين ڪنتم تشاقون فيهم جن جي لاء توهان ضد ڪندا آهيو انهن جي حق ۾ چوندا ته بيشڪ خدا جا اهي شريڪ آهن اهي ته مهرباني اهي ته ٻڌايو اسان کي جيڪي توهان ماڻهن تي مهرباني ڪندا آهيو چوندا آهيو ته اسان توهان کي ڏس ٿا ڏيون ته بابا هن طرح سان توهان جا معاملا ته حل ٿيندا اهي ته ڏيکاريو منهنجا شريڪ ڪاٿي آهن قال الذين اوتوا العلم

الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته نه ڪا طاقت نه ڪو مددگار ان حالت دنيا جي جهان ۾ ساهه ڪيئن نڪرندو اها ڳالهه الله تعاليٰ ٻڌائي الذين تتوفاهم الملائڪة اهي اهي شخص اٿو جو ساهه ڪڍندا انهن جا ملائڪ ظالمي انفسهم هن حال ۾ جو انهن ظلم ڪيو هوندو پنهنجي نفسن تي فالقوا السلم ان جي اطاعت ظاهر ڪندا الله جي آڏو عاجز ٿي پوندا

رب تعاليٰ توهان جي سڄي هن چال چلن کي پي ڄاتو اچي ٿو ٻئي هنڌ قرآن پاڪ ۾ مجادله سورت ۾ ٿو اچي يوم يبعثهم الله جميعا الله تعاليٰ سڀني کي اٿاري بيهاريندو يحلفون له قسم کڻندا ڪما يحلفون لڪم جيئن هتي قسم کڻي هو ڳالهيون ثابت ڪندا ها ويحسبون انهم علي شيء چوندا ته اسان حق تي آهيون الا انهم هم الڪاذبون رب فرمائي ٿو ڪوڙا قسم منهنجي آڏو بيهي کڻندا اهو به هڪڙو ميدان آهي ڪا وري اهڙي جاء هوندي جو انهن جي مٿان مهر لڳندي هنن جي زبانن تي بس زبان نه ڳالهائي سگهندي ڪا اهڙي جاء هوندي جو زبان انهن جي کلندي قيامت ڀلا پنجاهه هزار سال جو ڏينهن آهي حالات بدلبا رهندا فادخلوا ابواب جهنم حڪم ٿيندو انهن کي هلو جهنم جي اندر داخل ٿيو فلبئس مثوي المتڪبرين مغرور جيڪي الله جي قرآن کان منهن موڙيندا ها، علم به ڪونه هن ۽ ڳالهه ٻڌڻ تي انڪار ڪندا ها، الله فرمائي ٿو انهن کي حڪم ٿيندو ته هلو، قيل للذين اتقوا جيڪي پرهيزگار هوندا انهن کي چيو ويندو، ماذا انزل ربڪم توهان جي رب ڇا نازل ڪيو؟ قالوا خيرا چوندا ته ڀلي ڀلي ڳالهه. نيڪ ويچارا چوندا آهن ته الله ڀلائي نازل ڪئي آهي، سي قرآن آهي، نور آهي، اسان جي لاء هدايت آهي. للذين احسنوا الله فرمائي ٿو اهڙن ماڻهن جي لاء جن دنيا ۾ نيڪي ڪئي آهي، في هذه الدنيا انهن جي لاء بدلو آهي حسنة. الذين احسنوا في هذه الدنيا للذين حسنة حسنة جو مبتدا مؤخر آهي للذين جو خبر مقدم ٿئي جار مجرور هي نڪرو آهي تنهن ڪري ولدار الآخرة خير الله جي جيڪا دار آخرت آهي سا بهتر آهي دنيا جو جهان ته فاني آهي چئن ڏينهن جي چند زندگي آهي جيڪڏهن ماڻهو فرما بردار ٿي صحيح خيال سان گذاري ته به وقت گذري جي بري خيال سان گذاري بي فرمان ٿي وقت گذاري دنيا جو جهان گذري ويندو، ولنعم دار المتقين پر پرهيزگارن جي جاء ڀلي، عزت واري جاء، يعني آخرت جون ڀلايون ۽ نعمتون اهي تمام وڏيون آهن، جيڪي ٻانهي کي اتي ميسر ٿينديون. قيل للذين اتقوا ماذا انزل ربڪم قالوا خيرا انهن پرهيزگارن ائين چيو، اهو خير ڪهڙو آهي؟ جنات عدن باغ هوندا هميشه رهڻ لاء، يدخلونها ان ۾ داخل ٿيندا. تجري من تحتها الانهار نهرون وهنديون انهن جي هيٺان لهم فيها ما يشاءون انهن جي لاء اهي جيڪي جو گهر ڪن هر شيء انهن کي ملندي هتي جنت ۾ پهچڻ کان بعد رب تعاليٰ هتي اسان کان طلب ڪئي آهي فرما برداريء جي الله جي رسول اسان کي مشورو ڏنو قرآن پاڪ ٻڌايو هاڻي جيڪو هن دنيا ۾ الله جي مرضي تي هلي قيامت ۾ جنت ۾ حشر ۾ الله تعاليٰ انهن جي مرضي کي پورو ڪري پوء مرضي ٻانهي جي آهي هتي مرضي الله جي اڳتي مرضي ٻانهي جي

يا ايتها النفس الي رب رحمان غير غضبان اي نفس مطمئنه پنهنجي رب رحمان ڏي جيڪو تو تي ڪاوڙيل ناهي پر توکان گهڻو خوش آ اچ اچ اوڏانهن هل ائين ريجهائي ريجهائي ملڪ الموت هن کي چوندو ته اچ هلو اچ هلو نڪري آ ائين نڪري ايندو حديث پاڪ ۾ اچي ٿو جيئن کلي پاڻي جي ڀربي آ ان ساري منجهان پاڻي سمي ڦڙو ڦڙو ڪرندو آ کلي ڪاٿئين نه ڦاٽل هوندي آ نه ڪو هن کي تڪليف ائين هن کي وٺي ريشم جا رومال هن ويڙهي ۽ کڻي ويندس مٿي آسمانن تي ۽ پهريون شخص جيڪو آ ان کي ايندا اهو هن جو روح هڪدم بدن جي گهراين ۾ اندر ڇڪي ڇپي لڪي پوندو پوء هن کي جڏهن وقت پورو ٿيندو ڪڍڻ جو ته عزرائيل هن کي مٺ وجهي ائين ڇڪي ڪڍندو جيئن حديث ۾ فرمايو رسول الله صلي الله جن ته لوهه جي ڪنڊن واري ڪا هڪڙي ٽاري هجي جيڪا آليء ان ۾ هيئن سٽي ۽ پوء جو ڇڪي ڪڍجي ته ڪيڏي سختيء سان نڪرندي ۽ ڪيتري ان اندريون رهڙي ۽ پوء نڪرندي. اهڙي سختيء سان اهو روح انهن جي ان جا بدن ۾ نڪرندو ۽ گندن بدبودار کٿن ۾ ويڙهي انهن کي نيندا ۽ انهن کي جهنم ۾ هڻندا. ٻن قسمن جو روح نڪري ٿو، ٻن قسمن جو.

مؤمن ويچارو صالح اهو ته خدا کان ڊڄندو آهي، دعائون گهرندو آهي، او ياتي امر ربڪ يا خدا جو ڪو حڪم اچي نڪري اوچتو. ڪذالڪ فعل الذين من قبلهم اهڙي طرح اڳين به ائين ڪيو. معنيٰ انهن به اهڙيون سختيون سرڪشيون ڏيکاريون هيون. وما ظلمهم الله الله انهن سان ظلم ڪونه ڪيو. ولڪن ڪانوا انفسهم يظلمون پنهنجي نفسن تي انهن پاڻ ظلم ڪيو.

اها شيء جنهن کي مسخري ڪندا هئا، اها مسخري ڪيل شيء هنن جي مٿان اٿري پئي. معنيٰ، جيڪا ٽوڪ ڪندا هئا، مقال ڪندا هئا، مسخري ڪندا هئا، نيڪن ڀلن ماڻهن چڱن تي ۽ انهن جي سان ظلم ۽ تعدي ڪندا رهندا هئا، سو اها هنن جي مٿان اٿري پوندي، معنيٰ اها بلا هنن تي. هنن کي ڪجهه نه ٿيو، ڇو ته اها ته دنيا جي ڳالهه ئي هڪڙي، هنن پنهنجي سٺي ئي وقت گذاريو. قال الذين اشرڪوا مشرڪ چوندا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء مشرڪ چوندا، جيڪڏهن الله گهري ها ته اسان خدا کان سواء ٻئي جي عبادت نه ڪيون ها. استدلال ڏسو هڪڙو عقلي مشرڪ جو. اهو استدلال عقلي آهي هڪڙو مشرڪ جو. ۽ سو نوع شرارت جو الله تعاليٰ بيان ٿو فرمائي. ان نوع شرارت جو هي آهي جو ڪوڙو عذر ٺاهيندا پنهنجي شرڪ ۽ عمل شرڪيء کي پنهنجي بڇڙائيء کي استحسان ۽ حسن جي صورت ڏيندا ته الله کان سواء ٻين جي پوڄا ڪريون ٿا بحيره سائبه حام اهي جيڪي باسون انهن جون هونديون باسل تنهن زماني ۾ الله جي نالي کان سواء ٻين شين تي ڪهاڻو اهي سڀ جيڪي به ڪم آهن انهن تي قرآن ڪئي تنقيد هنن چيو ته ڳالهه ٻڌو دنيا جو جهان ڪنهن جي مرضيء تي ٿو هلي الله جي مرضيء تي ٿو هلي چيائين پوء هي جيڪي اسان ڪم ڪيا آهن سي به خدا جي مرضيء تي پنهنجي مرضيء تي الله تعاليٰ پسند ٿو ڪري تڏهن تائين ڪيون ٿا جائز اهو دليل کولي ڏيندا رب تعاليٰ فرمائي ٿو قال الذين اشرڪوا جن شخصن شرڪ ڪيو اهي چون پيا لو شاء الله ما عبدنا

هل علي الرسل الا البلاغ المبين الله ٿو فرمائي ته انهن جي انهن جاهلن جي ان سوال جو ڇا جواب آهي هن کي جواب آهي مناظرو هل علي الرسل الا البلاغ المبين رسولن جيڪو ٻڌايو اهو پورو آهي تبليغ پوري صاف آهي بس اهو اتان وڃي سمجهن رسولن ڇا سمجهايو آهي رسولن سمجهايو آهي ته الله تبارڪ وتعاليٰ تعالي قرآن موڪليو آهي نه قرآن نه هجي ها

قرآن نه هجي ها ته پوء اها ڳالهه ئي صاف ٿيو نه مسئلو دليل صاف ٿي ويندي ولقد بعثنا في ڪل امة رسولا الله فرمائي ٿو ڪنهن کي اسان نه ڇڏيو آهي سڀني ڏي رسول موڪليا آهن ولڪل قوم هاد هر هڪ قوم جي لاء هادي هو هر هڪ زبان ۾ هن رسول آيا ان اعبدوا الله اچي پيا چون هن کي الله جي عبادت ڪريو ڳالهه هڪڙي بس واجتنبوا الطاغوت

پاڻي تي زيراء ڪو بني بؤ جرتو يا نسي ڪام ڪشتي ڪشي ڪي پار چڙهي يا در نيارائي درياء پي ته وهي هڪڙو ماڻهو ته ٽپو ڏئي مري ويو هاڻي اهو درياء هن جي لاء ته طاغوت چئبو نه پاڻ درياء ڏئبو آهي بس اها معنيٰ طاغوت جي جيڪڏهن ڪنهن کي خيال ۾ اچي وئي ته سڀ مشڪل آسان آهن سوال ان جي پويان نه پيدا ٿيندو